ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ
ຢາວັກຊີນ mRNA ຊຸດທຳອິດ ຄາດວ່າຈະຖືກຜະລິດ ແລະ ນຳມາໃຊ້ໃນປີ 2024 ຫຼັງຈາກການຕົກລົງທີ່ສຳຄັນກັບບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຂອງຢາ Moderna ບໍລິສັດໄດ້ຕົກລົງກັບລັດຖະບານຂອງວິກໂຕເຣຍ ແລະ ລັດຖະບານກາງ ສຳລັບໂ ຮງງານຜະລິດໃໝ່ໃນເມືອງ Melbourne Gareth Boreham ລາຍງານ ຕົວສື່ສານ RNA ຫຼື mRNA ແວັກຊີນ ສອນຈຸລັງ ຫຼື ເຊລໃນຮ່າງກາຍ ວິທີການສ້າງໂປຣຕີນທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນຕໍ່ພູມຕ້ານທານ ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກການສັກ ຢາປ້ອງກັນແບບເກົ່າ ຊຶ່ງມີເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ອ່ອນແອ ຫຼື ຕາຍຈາກເຊື້ອໄວຣັສທີ່ພະຍາຍາມຈະຕໍ່ສູ້ ໃນການຢືນຢັນຂໍ້ຕົກລົງກັບບໍລິສັດຢາ Moderna ທີ່ຜະລິດຢາວັກຊີນ mRNA ໃນອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Scott Morrison ກ່າວວ່າ ເທັກໂນໂ ລຈີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຖືວ່າເປັນເລື່ອງຂອງນິຍາຍວິທະຍາສາດ ຫຼື science fiction ກ່ອນຈະມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການພັດທະນາຂອງເທັກໂນໂລຈີກ້າວໜ້າຢ່າງໄວ There are few countries in the world ມີບໍ່ເທົ່າໃດປະເທດໃນ ໂລກທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ໂດຍຜ່ານການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ ແລະ ແນ່ນອນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນຊີກໂລກໃຕ້ທີ່ເຮັດໄດ້ ບາງສ່ວນຂອງອາເມຣິກາເໜືອ ແລະ ຢູໂຣບທີ່ມີຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນການ ລະບາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ບັດນີ້ອອສເຕຣເລຍໄດ້ເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມຂອງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ການທີ່ຈະສາມາດຜະລິດຢາໃຊ້ໃນປະເທດນີ້ ດຽວນີ້ເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ແມ່ນພວກເຮົາ ມີບຸກຄະລາກອນ ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ພວກເຮົາມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ທັງໝົດນີ້ມີຢູ່ໃນແມວເບີນນີ້ ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງບໍລິສັດ ແລະ ລັດຖະບານວິກໂຕເຣຍ ແລະ ລັດຖະບານກາງ ໄດ້ຖືກປະກາດເປັນເ ທື່ອທຳອິດໃນເດືອນທັນວາ ແຕ່ໃນເສັ້ນທາງການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ໂດຍການເລືອກຕັ້ງທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຢືນຄຽງຂ້າງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດຕື່ມອີກ ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ທ່ານ Greg Hunt ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາຂອງເຂດການເລືອກຕັ້ງ Chisholm ທ່ານນາງ Gladys Liu ໄດ້ຊຸກຍູ້ມະຫາວິທະຍາໄລ Monash ໃຫ້ເປັນສະຖ ານທີ່ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ສຳລັບສະຖານທີ່ຜະລິດຢາ ທ່ານນາງ Gladys Liu ແມ່ນສະມາຊິກສະພາຜູ້ທີ່ມີບ່ອນນັ່ງທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ສຸດຂອງພັກໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງແມວເບີນ Ultimately that's being a decision between the Victorian ສະນັ້ນແມ່ນການຕັ ດສິນໃຈລະຫວ່າງລັດຖະບານວິກໂຕເຣຍ ແລະ Moderna ລັດວິກໂຕເຣຍກຳລັງຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງຕົນກັບ Moderna ໃຫ້ເສັດສິ້ນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ ມີສະຖານທີ່ອີກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຖືກພິຈາລະນາຢູ່ ທ່ານນາ ງ Gladys ກໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ Monash ແລະ ນີ້ກໍແມ່ນບ່ອນທີ່ເຮົາມັກທີ່ສຸດ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກັນໃນເຊົ້າມື້ນີ້ ແຕ່ເຮົາກໍຕ້ອງຖ້າ ຈົນຕອນທີ່ລັດຖະບານວິກຕໍເຣຍໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງແລ້ວ ພວກເຮົາ ຈຶ່ງຈະສາມາດປະກາດໃຫ້ຮູ້ ແຕ່ໂມແນສແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບຕົ້ນໆຂອງລາຍການ ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ຈະເປັນສະຖານທີ່ທຳອິດໃນຊີກໂລກພາກໃຕ້ທີ່ຜະລິດຢາວັກຊີນ mRNA ແລະ ຄາດວ່າຈະຜະລິດໄດ້ເຖິງ 100 ລ້ານໂດສໃນແຕ່ລະປີ ສຳລັບໂລກຕ່າງໆ ລວມທັງໂຄວິດ-19 ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ທ່ານ ໄມເຄິນ ອາສຣັກ ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຂອງໂມເດີນາກ່າວວ່າ ລາວຄາດຫວັງວ່າໂຮງງານແຫ່ງນີ້ຈະສ້າງອາຊີບທີ່ມີທັກສະຫຼາຍ ເຖິງ 150 ຕຳແໜ່ງ ເມື່ອໂຮງງານມີຄວາມພ້ອມແລ້ວ ມັນເປັນໂອກາດສຳຄັນສຳລັບອົດສະຕຣາລີ ສຳລັບໂມເດີນາ ຄະນະຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເທັກໂນໂລຈີສູງຂອງພວກເ ຮົາ ອອສເຕຣເລຍເປັນປະເທດທຳອິດໃນໂລກທີ່ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບໂມເດີນາ ໃນການຜະລິດໃນປະເທດ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ປະກາດກ່ອນໜ້ານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າຕອນສາມເດືອນກ່ອນ ແລະ ໃນ ຄຳເວົ້ານັ້ນແມ່ນຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງ Commonwealth ໂມເດີນາ ແລະ ລັດຖະບານວິກຕໍເຣຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ເປັນຈິງ ອອສເຕຣເລຍຈະມີຄວາມສາມາດຢູ່ໃນປະເທດໃນຂ ອງການຄົ້ນຄວ້າ ອອສເຕຣເລຍຈະມີຄວາມສາມາດຢູ່ໃນປະເທດຂອງການຄົ້ນຄວ້າແນວໜ້າທີ່ສຸດ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນສຳລັບຢາວັກຊີນທາງເດີນຫາຍໃຈ mRNA ຕາມທີ່ທ່ານ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ກ່າວ ມັນເປັນຂໍ້ຕົກລົງຫຼ າຍພັນລ້ານໂດລາ ແລະ ກໍເປັນອີກສັນຍານໜຶ່ງຂອງຄວາມສາມາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ທີ່ຈະດຶງດູດບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມຄິດໃໝ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງຈະມາທີ່ແມລເບີນນີ້ ແລະ ພວກ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງຈະມາເຖິງພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງຈະມາບ່ອນທີ່ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ບ່ອນທີ່ມີບຸກຄະລາກອນ ເພາະວ່າມັນເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງແຜນເສດຖະກິດຂ ອງພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເນັ້ນວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາປະກາດໃນວັນນີ້ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການກຽມພ້ອມຂອງການລະບາດໃນອະນາຄົດ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນອັນດັບທີສອງແລ້ວຂອງໂລ ກ ກ່ຽວກັບການກຽມພ້ອມຂອງການລະບາດ ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງຄວາມກຽມພ້ອມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງພວກເຮົາຈົນເຖິງວັນນີ້ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມແນ່ໃຈວ່າເຮົາຈະມີການກຽມ ພ້ອມໃນອະນາຄົດຂອງເຮົາເປັນສອງເທົ່າ ດັ່ງນັ້ນ ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການວາງແຜນລ່ວງໜ້າຂອງພວກເຮົາສຳລັບການສ້າງອາຊີບ ການວາງແຜນລ່ວງໜ້າຂອງພວກເຮົາສຳລັບການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງ ຊາວອອສເຕຣເລຍ ໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນກວ່າຢ່າງອື່ນຂອງບ່ອນຜະລິດຢາເມື່ອມັນເປີດ ທ່ານ ອາສຣັກ ກ່າວວ່າມັນຈະບໍ່ເປັນພຽງຢາຊະນິດດຽວ ຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່ າໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຈະບໍ່ຢູ່ໄກເກີນໄປ ແລະ ກໍຈະເປັນໄວຣັສສັງເຄາະທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດມີຢາວັກຊີນໂຄວິດອິນຟລູເອັນຊາໄດ້ດີພ້ອມ ໂດຍການເວລາທີ່ຜະລິດເລີ່ມ ນີ້ຄາດວ່າຈະເປັນປ ະມານປີ 2024